त्वम् पुनः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो लेलिह्यसे आस्वादयसि ग्रसमानः अन्तःप्रवेशयन् समन्ततो लोकान् समग्रान् समस्तान् वदनैः वक्त्रैः ज्वलद्भिः दीप्यमानैः तेजोभिः आपूर्य संव्याप्य जगत् समग्रम् सह अग्रेण समस्तम् इति एतत् किञ्च भासो दीप्तयः तव उग्राः क्रूराः प्रतपन्ति ప్రతాపం కుర్వంతి హే విష్ణో వ్యాపనశీల